ປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນ ເພື່ອນຳເອົາປະຊາທິປະໄຕມາສູ່ເວເນຊູເອລາ ເພື່ອປາສະຈາກການນອງເລືອດຂຶ້ນໄປຕື່ມ ສ ະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາອະດີດຜະເດັດການເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂກລາສ ມາດູໂຣ ວ່າກີດກັນການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບຮ້ອນ ນັກຂ່າວ VOA ສະລາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງາ ນວ່າ ຫຼາຍຄົນພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ມາດູໂຣ ລາອອກ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງອອນຊອນກັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄິວບາ ແລະ ຣັດເຊຍຢູ່ ເຊີນຟັງລາຍລະອຽດໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ທ່ານ ກວາອີໂດ ກ່າວຢູ່ໃນ ການໃຫ້ສຳພາດອອກອາກາດໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະຮັບເອົາການໄກ່ເກ່ຍຈາກພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ທີ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລາສ ມາດູໂຣ ແຕ່ໄດ້ວາງເງື່ອນໄຂວ່າ ກ ານສົນທະນາໃດໆຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຈາກການເຈລະຈາເລື່ອງການອອກໄປຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຍື່ນມືຫາທຸກໆຄົນ ຮວມທັງພະພໍ່ຜູ້ເປັ ນເຈົ້າ ທຸກໆຄົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ສິ້ນສຸດການປົກຄອງຜູ້ຊ່ວງຊິງອຳນາດ ແລະ ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເສລີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ທ່ານ ກວາອີໂດ ກ່າວວ່າ ຕະຫຼອດມາທ່ ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ລາອອກ ເຖິງແມ່ນຈະມີການປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສິບຄົນເສຍຊີວິດກໍຕາມ ນອກນັ້ນ ປະຊາຊົນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຄວາມໂຫຍຫິວ Every day we are counting human lives. Every day a child ທ່ານ ກວາອີໂດ ກ່າວວ່າ ທຸກໆມື້ນີ້ພວກເຮົານັບຊີວິດຂອງຄົນ ທຸກໆມື້ນີ້ ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ສູນເສຍໄປ ເພາະວ່າບໍ່ມີອາຫານກິນພຽງພໍ ຫຼື ອະນາຄົດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ເພາະວ່າບໍ່ມີອາຫານສຳລັບ ຮ່າງກາຍ ຫຼື ດ້ານຈິດໃຈ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ເວລາກຳລັງຈະໝົດລົງສຳລັບພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໂອກາດເພື່ອທຳການປ່ຽນແປງອັນນີ້ ທັງສະຫະລັດ ແລະ ອີກປະມານ 50 ປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້ທ່າ ນ ກວາອີໂດ ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ທູດພິເສດຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ຂອງສະຫະລັດປະຈຳເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ແອລີອອດ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານ ມາດູໂຣ ຍຶດເອົາປະຊາຊົນຂອ ງຕົນເອງໄວ້ເປັນໂຕປະກັນ While Guaido calls for humanitarian assistance for the people of Venezuela, Maduro continues to block ທ່ານ ແອບຣາມ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ກວາອີໂດ ຮຽກຮ້ອງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໄປໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ມາດູໂຣ ຊ້ຳພັດດຳເນີນກີດກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ ແລະ ປະຕິເສດຄວາມຈຳເປັນພື້ນຖານຂອງຊາວເວເນຊູເອລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ນອກຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປະກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ ກ່ຽວ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະໃຊ້ທະຫານເພື່ອເຂົ້າແຊກແຊງຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ຢູ່ໃນການສຳພາດພິເສດເປັນເທື່ອທຳອິດກັບ VOA ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່າ ນມາ ນາຍພົນເຮືອ ທ່ານເກຣກ ຟອລເລີ ຜູ້ບັນຊາການພາກໃຕ້ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການປະພຶດຂອງຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ທີ່ພວມເປັນໄປຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ແມ່ນເປັນໜ້າຢາກເບິ່ງ China's uh, an economic powerhouse on the rise ນາຍພົນຟອລເລີ ກ່າວວ່າ ຈີນເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ ແລະ ເຂົາເຈົ້າມີເສດຖະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານທຸລະກິດທົ່ວໂລກ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືເອົາຕາມກົດລະບຽບຢູ່ໃນປຶ້ມ ໃນທາ ງກົງກັນຂ້າມ ຣັດເຊຍເກືອບວ່າກາຍເປັນໝີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ພວມຂາດສະມັດຕະພາບລົງໄປ ນາຍພົນຟອລເລີກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລະບອບຢູ່ໃນຄິວບາ ນິກາຣາກວາ ແລະ ເວເນຊູເ ອລາ ແລະ ຂະຫຍາຍການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຕ້ານສະຫະລັດ ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງເອົາທີ່ໝັ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດອາເມລິກາໃຕ້ປະເທດອື່ນໆ ແມ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບສະຫະລັ ດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA